SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຖືກຈູ້ຈີ້ເບິ່ງຄວາມແຈ້ງຂາວກ່ຽວກັບເບ້ຍ JobKeeper ລັດຖະບານ Scott Morrison ກຳລັງຕໍ່ສູ້ການກົດດັນໃຫ້ເອົາເງິນເບ້ຍ JobKeeper ຄືນຈາກບໍລິສັດທີ່ມີກຳໄລ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການເປີດເຜີຍວ່າ ທຸລະກິດນັບເປັນຫຼາຍໆພັນອັນ ມີລາຍໄດ້ສອງສາມເທົ່າຂຶ້ນ ໃນເມື່ອໄດ້ຮັບເງິນການຄ້ຳຈູນເບ້ຍ JobKeeper ພັກ Labor ອົດສະເຕຣເລຍ ຢາກໃຫ້ທຸລະກິດເສຍຄືນເງິນ JobKeeper ທີ່ໄດ້ໄປ ແລະ ພັກພວ ກອື່ນໆກໍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດທີ່ມີກຳໄລທີ່ໄດ້ຮັບເງິນ JobKeeper ໄປນັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ເງິນ JobKeeper ເພື່ອຄ້ຳຈູນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຖືກເຍາະເຍີ້ຍ ສຳລັບທີ່ສູນເສຍເງິນຄຳດັ່ ງກ່າວ

ສົ່ງເງິນ JobKeeper ທີ່ໄດ້ຮັບໄປຄືນເຖິງ 22 ລ້ານໂດລາ ເມື່ອມີກຳໄລດີທະວີຂຶ້ນ ຂໍ້ມູນອັນລ່າສຸດທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງໃຜ ເປີດເຜີຍວ່າ ຊາວພັນທຸລະກິດສາມາດໄດ້ກຳໄລຂຶ້ນສາມເທົ່າ ເມື່ອໄດ້ຮັບເບ້ຍ JobKeeper ທັງໝົດ 370 ລ້ານໂດລາ ປ ະມານ 15,000 ບໍລິສັດມີລາຍໄດ້ຂຶ້ນສອງເທົ່າ ເມື່ອໄດ້ຮັບເງິນ JobKeeper 320,000 ລ້ານໂດລາ Rex Patrick

Right now Australians don't know most of the recipients of JobKeeper That's quite different from other advanced countries where they've got full transparency. but we only know about the 3% of firms that are listed on the stock market. if you're not a listed, listed company, then Australians don't know whether or not y o u got JobKeeper. Uh, so of the 13 billion that were paid to firms with rising revenues,

ແມ່ນທີ່ວ່າມັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຜົນກຳໄລຈະບໍ່ສົ່ງເງິນ JobKeeper ຄືນ ແຕ່ລັດຖະບານຊ້ຳເລີຍກຳລັງໄລ່ຕາມເອົາເງິນ JobKeeper ຈາກຄົນທຳມະດານັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ເງິນ JobKeeper ໂດຍບໍ່ ຖືກຕ້ອງ SBS World News ເຫັນໜັງສືກ່ຽວກັບໜີ້ສິນຂອງຫ້ອງການ Tax Office ທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ 12 ເດືອນ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບເງິນນັ້ນ ຄືເງິນ JobKeeper ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່າ ນ SBS ລາວ